ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຍຸດທະສາດການຕໍ່ຕ້ານການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນຖືກສະເໜີຂຶ້ນແລ້ວ ເມື່ອທີ່ມີການທຳຮ້າຍກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ຮ່າງຍຸດທະສາດຕໍ່ຕ້ານການກຽດຊັງກັນ ໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນຖືກເປີດເຜີຍອອກມາແລ້ວ ໂດຍມີຄວາມຫວັງວ່າມັນຈະຕໍ່ຕ້ານການທຳຮ້າຍທີ່ທະວີຂຶ້ນ ໃສ່ໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລ ຍດີອົກດີໃຈກັບຍຸດທະສາດທີ່ຖືກສະເໜີຂຶ້ນມານັ້ນ ແຕ່ Discrimination Commissioner ຢາກກະທຳຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ແລະ ບັນຍັດແຜນການນັ້ນ ທ່ານ Vincent Chen ທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນໃນຄາວ 8 ປີກ່ອນນີ້ ຖືກລ່ວງລ້ຳໃນດ້ ານເຊື້ອສາຍພົງພັນຢູ່ທີ່ຮ້ານກາເຟແຫ່ງໜຶ່ງໃນແຄນເບີຣາໃນເດືອນນີ້ ແຄນເບີຣາເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນການວາງວາຈາໃສ່ກັນແລະກັນ ທີ່ຖືກພະນັກງານຂອງຮ້ານນັ້ນຖ່າຍ ທອດໄວ້ ແລະ ໃຫ້ SBS ເຫັນ Get away! Your viruses! Viruses! Your face looks smushed in! ເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງຮຽກພະນັກງານທັງໝົດນັ້ນວ່າ Viruses ແລະ ໜ້າຕາເປັນເໝືອນຄົນຈີນ ສຳລັບທ່ານ Vincent ແລ້ວ ຊີ້ແຈງວ່າ

ຊິນ ຕັງ ທີ່ເປັນ Australia Race Discrimination Commissioner ຫວັງຈະລົບລ້າງບໍ່ໃຫ້ມີໂດຍແຜນການໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ໂຄງຮ່າງທີ່ຖືກສະເໜີນັ້ນມີ ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນໄວ້ໃນສູນກາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າລັກສະນະ ແລະ ຈຳນວນຂອງການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເ ຊື້ອສາຍພົງພັນຈະຖືກເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງໂຄງຮ່າງໃນດ້ານກົດໝາຍຂອງປັດຈຸບັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າມັນຈະປົກປ້ອງຄົນທັງຫຼາຍ

ຮັບຮູ້ໂຄງຮ່າງ National Anti-Racism Framework ໃໝ່ນັ້ນ Alex Hawke ລັດຖະມົນຕີການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ກໍດີອົກດີໃຈນຳຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ ໂດຍບອກວ່າ ກະຊວງ Department of Home Affairs ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະກະທຳວຽກງານຕື່ມອີກ ໃສ່ຂໍ້ສະເໜີຕ່ າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ຮ່ວມກັບ Commissioner ຕັງ ແລະ ທ່ານຈະໃຫ້ມີໂຄງການ ການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງລະອຽດ ເມື່ອພວກທ່ານວາດແຕ່ງ Australia New Social Cohesion Strategy ການໃຫ້ເງິນຄ້ຳຈູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ໃຫ້ແກ່ການຕໍ່ຕ້ານການ ກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວໃນປີ 2015 Cindy Chung ທີ່ Asian Australian Alliance ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ຈົ່ງໃຫ້ເງິນຄ້ຳຈູນແຜນການໃໝ່ນີ້ນັ້ນ ທ່ານ ວິນເຊັນ ເຊັນ ຫວັງວ່ານີ້ຈະເປັ ນບາດກ້າວອັນທຳອິດທຳມໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍປອດໄພ ແລະ ຮັບຮູ້ເອົາທຸກຄົນຍິ່ງຂຶ້ນ